ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ລາຍການຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ ລາຍການທີ່ຈະມາຕອບຄຳຖາມໂງ່ໆທີ່ພວກເຮົາສົງໄສໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມື້ນີ້ຢູ່ກັບກີ້ລະບັດ ແລະ ຄຳຖາມໂງ່ໆຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ກໍຄື ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງຫ້າມຂຽນບິກແດງ ເອົ້າ ຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ເຮົາມາຟັງຄຳຕອບກັນເລີຍ
ສະບາຍດີ ເອີ ກີ້
ອັນໂລ ເປັນຈັ່ງໃດ ສະບາຍດີບໍ່ ສະບາຍດີ ຊ່ວງນີ້ກໍແຂງແຮງຄືເກົ່າ ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ແຂງແຮງ ຄືສຸຂະພາບແຂງແຮງເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ເຖິງວ່າອາກາດຈະປ່ຽນແປງ ແຕ່ກະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນເຂົ້າລະດູຝົນແລ້ວ ຕີ້ເຮົານີ້ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າ ຫຼາຍໆບ່ອນ ຫຼາຍໆບ່ອນກໍວ່າບໍ່ທັນແມ່ນຝົນຂອງຍາມຝົນເດີ້ນີ້ ເປັນຝົນຂອງພາຍຸທີ່ເຂົ້າມາຊົ່ວຄາວຊື່ໆ ອື ເພາະວ່າມັນມີລົມມີຫຍັງນຳ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ
ເອົາ ຄັນຊັ້ນກະ ຄັນກະກຽມເຂົ້າລະດູໃດອີ່ຫຍັງກະຕາມ ຊິປ່ຽນແປງແນວໃດກະໃຫ້ລະ ຮັກສາໂຕລະມັດລະວັງ ເທິງບັດແລ້ວກະເທິງຜູ້ຟັງເບິດທຸກຄົນ ເພາະວ່າ ປີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ເຈັບໃຫ້ປ່ວ ຍເປັນພິເສດເດ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນມີສະຖານະການບໍ່ປົກກະຕິແດ່ຢູ່ໃນປີນີ້ ຈົນວ່າເປັນໄຂ້ຊື່ໆກະໝູ່ບໍ່ກ້າມາຫຼິ້ນນຳລະ ແຕ່ວ່າອາທິດນີ້ແມ່ນຄຳຖາມຂອງເຮົານີ້ແມ່ນຖາມວ່າເປັນຫຍັງ ເປັນຫຍັງຫ້າມຂຽນ ບິກແດງ ຄັນວ່າ ແລ້ວກະມາຖາມຂຽນບິກແດງວ່າຊັ້ນເນາະ ຜູ້ຖາມນີ້ຊື່ວ່າ ມີມີ່ ພຸດທະວົງ ເນາະ ໃນນີ້ເພິ່ນອາດຈະຖາມ ຜູ້ທີ່ຫ້າມຂຽນບິກແດງໜ້າຈະໝາຍເຖິງນັກຮຽນເນາະ ອືມ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ເພາະວ່າ ມັນ ບິກແດງບໍ່ແມ່ນບິກທີ່ເຮົາໃຊ້ຂຽນປົກກະຕິເນາະ ໝາຍເຖິງແບບ ແມ່ນບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂຽນຫຼາຍໆຄືບິກຟ້າ ຫຼືວ່າບິກດຳຫຍັງຊີ້ນະ ແລ້ວເຮົາຊິເລີ່ມຄຳຕອບເຮົາໃນລັກສະນະນີ້ ໂຕຊິເລີ່ມກ່ອນບໍ່ ຫຼືຊິໃຫ້ອ້າຍເລີ່ ມກ່ອນ ເອີ ຈະຊິເລີ່ມຫຍັງ ຄັນຊິເລີ່ມຈະຊິເລີ່ມໂຕໃດ ໂຕເລີ່ມກ່ອນຊະ ໂຕຊິເລີ່ມອັນແລກເລີຍຊະ ອ່າ ສຳລັບໂຕນີ້ແມ່ນກໍໄດ້ໄປຄົ້ນຄວ້າມາໜ້ອຍໜຶ່ງນະ ສຳລັບ ບັນຫານີ້ຫັ້ນນະກະຄືວ່າ ບິກດຳກັບບິກຟ້ານີ້ເປັນ ຫຍັງເຮົາຈັ່ງໃຊ້ໂຕນີ້ແລ້ວບໍ່ໃຊ້ບິກແດງເນາະ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ກໍຕ້ອງໄປເບິ່ງວ່າພວກເຮົານີ້ຂຽນນັ້ນ ຂຽນໃສ່ອີ່ຫຍັງເນາະ ສ່ວນຫຼາຍຄົນກໍຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຫັ້ນເນາະ ຂຽນໃສ່ໃຈໄດ້ບໍ່
ຈື່ ຈື່ໃສ່ໃຈໄດ້ຢູ່ ຂຽນໃສ່ໃຈຢູ່ຍາກຢູ່ ຂຽນ ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ ອືມ ຖ້າ ຊຶ່ງເຈ້ຍກໍຈະເປັນສີຂາວເນາະ ອື ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ ເຫັນສິ່ງທີ່ເຮົາຂຽນຫຼາຍທີ່ ຊັດເຈນທີ່ສຸດຫັ້ນນະ ອື ກໍຕ້ອງແມ່ນສີທີ່ກົງຂ້າມກັບສີຂາວ ອື ແລ້ວໃນເ ບື້ອງຕົ້ນເພິ່ນກໍ ເພິ່ນກໍໃຫ້ໃຊ້ສີດຳເນາະ ອື ອັນນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານນີ້ແມ່ນມາຈາກຂອງຕ່າງປະເທດເລີຍເນາະ ບໍ່ໄດ້ເອົາສະເພາະຢູ່ລາວເດ້ ຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍເປັນຄືກັນ ອື ເພິ່ນຈະໃຊ້ສີດຳ ແຕ່ວ່າມັນກະມີບັນຫ າໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ສີດຳ ແຕ່ ແຕ່ວ່າກໍຂຽນໄດ້ຫັ້ນນະ ຂຽນໄດ້ກະຂຽນໄດ້ ອື ບັນຫາຢູ່ບ່ອນໃດ ກະຄືບ່ອນທີ່ວ່າເຮົາໄປ ກະປະກອບຟອມປະກອບຫຍັງຫັ້ນນະ ອື ແລ້ວເຂົາຈະມີຮ່າງມາໃຫ້ເນາະ ຮ່າງມັນກໍຈະເປັນ ໂຕໜັງສືສີດຳຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ອື ແລ້ວຖ້າຈະໄປຂຽນບິກດຳຕື່ມ ມັນກະເຮັດໃຫ້ງົງວ່າໂຕໃດເປັນ ສຳລັບຄົນທີ່ລາຍມືງາມເນາະ ມັນກະຈະງົງວ່າໂຕໃດໂຕພິມ ໂຕໃດໂຕຂຽນເນາະ ສະນັ້ນເພິ່ນກໍຈະປັບມາເປັ ນສີທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສີ ດຳທີ່ສຸດກໍຄືສີຟ້ານະ ອືມ ອືມ ໂຕນີ້ ໂຕນີ້ມັນກະອັນນະ ໃນວົງການທະນາຄານເນາະ ເຂົາຈະກຳນົດຊັດເຈນເລີຍວ່າໃຫ້ຂຽນບິກດຳ ຫຼື ໃຫ້ຂຽນບິກຟ້າຫັ້ນນະ ແລະ ແລະ ອ່າ ຕອນຢູ່ໃນທະນາຄ ານເນາະ ໄປເບິ່ງມາຢູ່ໃນເວັບໄຊໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເຂົາບອກວ່າ ອ່າ ຄືໂຕເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ວ່າບິກດຳຫັ້ນ ໃຫ້ເວລາເຮົາໄປກັອບຫັ້ນນະ ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕໃດເປັນ Original ເນາະ ເພາະວ່າເວລາເຂົາໄປແບບເຮັດສຳເນົ າເອກະສານ ໄປກັອບເອກະສານໄວ້ຊີ້ນະ ແລ້ວເຂົາກໍແຍກບໍ່ອອກວ່າໂຕໃດໂຕແທ້ໂຕໃດໂຕປອມ ຄັນຊັ້ນກະເລີຍວ່າໃຫ້ໃຊ້ບິກ ອັນນະ ໃຫ້ໃຊ້ບິກ ອັນ ສີຟ້າຂຽນ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງ ອັນນີ້ແຫຼະ ເພື່ອຄວາມແບບວ່າ ຄັດ ຄັ ນຊິວ່ານະ ຄັດເອກະສານວ່າຊັ້ນເນາະ ຄັດຫຍັງເອກະສານວ່າໃຫ້ມັນຮູ້ວ່າໂຕໃດແທ້ໂຕໃດປອມຊື່ໆ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໂຕເວັບໄຊ ໂຕຂໍ້ມູນທີ່ອ້າຍໄປຊອກມາເບິ່ງຫັ້ນນະ ເອີ ເຂົາກໍບອກຄືກັນວ່າສີແດງຫັ້ນນະ ແມ່ ນ ແມ່ນບໍ່ເປັນ ເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຂຽນສີແດງ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນແບບສີ ສີທີ່ສະແດງເຖິງການ ອ່າ Warning ຫັ້ນນະ Warning ແມ່ນຫຍັງພາສາລາວ
ຄຳເຕືອນ ເຕືອນເນາະ ແບບ ເອີ ສີແຈ້ງເຕືອນ ຊຶ່ງ ຫຍັງປະມານນີ້ແຫຼະ ເອີ ຊຶ່ງວ່າ ເຊິ່ງວ່າສີໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ມັນ ມັນໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝສົງຄາມໂລກ ອ່າ ບໍ່ແມ່ນສົງຄາມໂລກ ໃຊ້ມາແຕ່ສະໄໝສົງຄາມເຢັນພຸ້ນນະ ທີ່ແບບວ່າຄັນໂຕໃດເປັນສີແດງນະ ມັນ ແມ່ນຂໍ້ຄວາມໂຕນັ້ນແມ່ນ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ເຕືອນ ໃຊ້ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ບັດນີ້ຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນວົງການ ອັນ ທະນາຄານເນາະ ອ່າ ຫຼືວ່າຜູ້ກວດສອບທະນາຄານ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆຫັ້ນນະ ເຂົາກໍ ແບບເປັນເວລາດົນມາແລະ ທີ່ເຂົາໃຊ້ສີແດງໃນການແບບວ່າ ໝາຍ ໝາຍອ້ອມເອົາສິ່ງທີ່ແບບວ່າ ອ່າ ກວດສອບວ່າມັນແບບຜິດອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຂົາຈະແບບເປັນສີສະແດງເຖິງວ່າມັນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ຊຶ່ງແບບແຕ່ລະສີມັນກໍຊິມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າສີແດງນີ້ຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນກໍຄືແບບເປັນຄຳເຕືອນ ເປັນຂໍ້ ແບບ ຊິວ່າແນວໃດ ເປັນຄຳເຕືອນ ເປັນ ການແຈ້ງເຕືອນ ເປັນ ການໝາຍເຖິງວ່າມັນ ມັນເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຜິດ ອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ ຊຶ່ງໃນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນໃນວົງການທະນາຄານເພິ່ນ ເພິ່ນວ່າ ຂອງອ້າຍ ທີ່ຂໍ້ມູນອ້າຍໄປຊອກມາຫັ້ນນະ ອືມ ແຕ່ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຍິນຄວາມໝາຍຂອງສີແດງ ວ່າເປັນສີແຫ່ງການເຕືອນແນວນັ້ນຫັ້ນນະ ກະບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເດເນາະ ກະຍັງມີບາງສ່ວນທີ່ໃຊ້ຢູ່ ກະຄືແບບຄູອາຈານນີ້ນະ ທີ່ເພິ່ນກວດຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຫັ້ນນະ ອືມ ແມ່ນ ອືມ ເພິ່ນກໍຈະໃ ຊ້ ສ່ວນຫຼາຍກໍສີແດງຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວ ແລ້ວອ້າຍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງນາຍຄູເພິ່ນຈັ່ງໃຊ້ສີແດງນີ້ນະ ເປັນຫຍັງຈັ່ງບໍ່ໃຊ້ສີອື່ນ ທັງໆສີອື່ນກໍແຮງ ແຮງງາມກວ່າຕົວະ ສີບົວ ສີຫຍັງຫັ້ນນະ ເປັນນຳມັນຫາງ່າຍທີ່ວ່າສະໄໝແ ຕ່ກີ້ ຫຼືວ່າແນວໃດ ຫຼືວ່າເພາະວ່ານັກຮຽນ ນັກຮຽນໃຊ້ສີຟ້າ ສີດຳແລ້ວ ແລະ ຄູກໍເລີຍວ່າຕ້ອງໃຊ້ສີແດງໃຫ້ມັນຫາງ່າຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມັນຫາງ່າຍ ໃຫ້ມັນ ໃຫ້ມັນເຫັນງ່າຍ ມັນກະມີສ່ວນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ ນ ມາເບິ່ງອີກເນາະ ທີ່ວ່ານັກຮຽນຂຽນບິກດຳ ແລ້ວກະບິກຟ້າເນາະ ແລ້ວສິ່ງທີ່ກົງຂ້າມກັບພວກນີ້ກະ ສີຟ້າກະແມ່ນສີແດງເນາະ ຄັນຕາມເບິ່ງ ເພາະມີມຸງແດງ ມຸງຟ້າເດ ຕີມວຍເດ ອືມໆ ສະນັ້ນເຂົາຈະຊອກ ຫາສີທີ່ເປັນສີແຈ້ງໆ ສີແຈ້ງໆ ອືມ ໃນນີ້ກະແມ່ນສີແດງເນາະ ລະ ແມ່ນຢູ່ ສີບົວທີ່ມັນແຈ້ງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າ ອືມ ມັນ ມັນກະຈາງກວ່າສີແດງ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຍາກຄືກັນ ທັງໆທີ່ຈະໄປໝາຍໃຫ້ເຂົາສະດຸດ ສະດຸດຕາ ໃຫ້ມັນ ສະດຸດຕາຫັ້ນນະ ຜັດວ່າເຮົາແຮ່ງຊິໄປຫາບໍ່ເຫັນຊ້ຳຫັ້ນນະ ສີບົວ ສີ ອື ສີແດງນີ້ເປັນສີທີ່ ຊິວ່າແປກກໍແປກຢ່າງໜຶ່ງໄດ໋ ອ້າຍກີ້ ມັນເປັນສີ ສີສະຫວ່າງເນາະ ໂທນສະຫວ່າງ ແຕ່ວ່າເຂັ້ມ ສີອັນນີ້ ແດງ ໝາຍເຖິງແບບ ວ່າມັນ ເວລາເຮົາຫຼຽວໄປແລ້ວ ເຮົາຈະ ເຮົາຈະແຍກມັນອອກໄດ້ຈາກສີພວກນີ້ໄດ້ ແມ່ນຕິວ່າ ແບບວ່າຄືສີດຳກັບສີຟ້າ ມັນຈະໄປໂທນມືດໆເນາະ ແຕ່ສີແດງມັນຈະໄປໂທນແບບ ແບບວ່າແຈ້ງກວ່າ ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ ປະມານນີ້ຕິບໍ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າເວລາເຮົາ ຕອນເຮົາຮຽນ ອ້າຍກະຍັງຈື່ເດີ້ ໂຕໃດທີ່ສຳຄັນ ອາຈານຍັງບອກວ່າໃຫ້ຂຽນສີແດງເດີ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໝາຍໄວ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແບບໃຫ້ມັນຈື່ ໃຫ້ມັນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນເຮັດ ມັນເປັນ ສີແດງເປັນໂຕທີ່ດຶງດູດເຮົານະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະດຸດຕາໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຖ້າຂຽນເປັນລອງພາຣາກຣາຟ ຫຼືວ່າຂຽນເປັນບົດຄວາມຍາວໆຫັ້ນນະ ອື ເຮົາ ເຮົາຈະໂຟກັສເບີດທຸກໂຕເນາະ ເພາະວ່ າມັນຈະເປັນໂຕສະດຸດ ດຶງດູດເຮົາສົນໃຈເດ້ ລະຖ້າຈະຂຽນທັງໝົດ ບັດນີ້ເຈົ້າຈະດຶງດູດ ເຈົ້າຈະເຫັນເບີດທຸກໂຕ ບັດນີ້ເຈົ້າຈະໂຟກັສເບີດທຸກໂຕ ເຮັດຫຍັງຈະເຈັບຕາງ່າຍໆ ນີ້ກະເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ບໍ່ ໃຫ້ຂຽນບິກແດງຄືກັນ
ອືມ ຂຽນແບບຍາວໆ ສາເຫດທີ່ເຂົາບໍ່ຂຽນບິກແດງ ທີ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ໃຫ້ຂຽນ ທີ່ ທີ່ເຂົາບໍ່ຂຽນບິກແດງຕັ້ງແຕ່ໃດ ແມ່ນແຫຼະ ຈົນໃຫ້ຈື່ເບີດວ່າຊັ້ນເນາະ ຈະຂຽນ ຂຽນ ຂຽນເປັນ 2-3 ໜ້າ ມັນຊິໄປຈື່ເບີດ 2-3 ໜ້າຫັ້ນເນ າະ ມັນຊິບໍ່ຈື່ໂຕອື່ນ ເຈົ້າເຄີຍໄຮໄລ້ ເຈົ້າເຄີຍໄຮໄລ້ບໍ່ ເວລາອາຈານໃຫ້ໄຮໄລ້

ຂໍ້ມູນອື່ນຢູ່ບໍ່ ກະມີ ມີ ມີ ເພາະວ່າ ອ່າ ສິ່ງທີ່ໂຕວ່າ ວ່າມັນເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນວົງການການຮຽນການສອນວ່າຊັ້ນສາເນາະ ກະຄືສີແດງແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຄູເພື່ອໝາຍ ແບບໝາຍ ກວດວ່າຊັ້ນສາເນາະ ເວລາເຮົາເຮັ ດບົດເສັງບົດຮຽນຫຍັງຕ່າງໆ ທີ່ເວລາຄູກວດແລ້ວ ເຂົາຈະເອົາບິກແດງໝາຍ ເຂົາໃຊ້ແນວນີ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າອ້າຍໄປເບິ່ງບົດ research ອັນນາ ບົດໜຶ່ງຫັ້ນນະ ມັນໜ້າສົນໃຈໄດ໋ ເພາະວ່າເຂົາ ເຂົາ ເຮັດບົດ research ວ່າສີຂອງບິກແດງນີ້ນະ ມັນ ມັນມີຜົນເຮັດໃຫ້ ອ່າ ມັນມີຜົນເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງອາຈານ ຫຼືວ່າມັນມີ ມັນມີຜົນເຮັດໃຫ້ແບບການກວດຄະແນນຂອງອາຈານຫັ້ນນະ ບໍ່ ບໍ່ເປັນທຳໄດ໋ ທີ່ອ້າຍໄປຊອ ກມາຫັ້ນນະ ຄືໝາຍ ໝາຍຄວາມ ໝາຍຄວາມວ່າ ອັນ ຜູ້ທີ່

ເຊິ່ງເຂົາ ລາວກໍຢາກຮູ້ແທ້ວ່າ ມັນສິແບບ ມັນສິເປັນແນວນັ້ນແທ້ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ມັນສິມີຜົນແນວໃດຕໍ່ກັບອັນການກວດ ຫຼືວ່າການໃຫ້ຄະແນນຂອງອາຈານໃນ ໃນ ໃນເວລາທີ່ວ່າເຂົາກວດແກ້ ຫຼືວ່າເຂົາກວດບົ ດເສັງບົດຫຍັງຕ່າງໆຫັ້ນນະ ແລະ ລາວກໍເລີຍດຳເນີນການອັນສຶກສາຫັ້ນນະ ຢູ່ແບບ experiment ແບບການທົດລອງ ຢູ່ສາມ ສາມເທື່ອ ລາວເຮັດຫັ້ນນະ ອັນທຳອິດຫັ້ນ ລາວ ລາວເອົານັກຮຽນ ນັກຮຽນມາ ອ່າ ໜຶ່ງຮ້ອຍກັບອີ ກຊາວຄົນມາ ເຂົ້າມາເນາະ ແລະກະມາ ມາ ມາດຳເນີນການທົດລອງ ກໍຄືລາວເອົາເຈ້ຍໄປ ຄ້າຍວ່າເປັນແຜ່ນເຈ້ຍຕົວໜຶ່ງໃຫ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວ ແລະ ໃນແຜ່ນເຈ້ຍມັນສິມີຄຳສັບເນາະ ຄືໃນພາສາອັງກິດມັນຈະມີ ແບບ spelling ຫັ້ນນະ ລາວຢາກຮູ້ວ່າ ການທີ່ຄົນໃຊ້ບິກແດງເນາະ ໃນການຂຽນຫັ້ນນະ ເຂົາຈະ ອ່າ relate ມັນ ຫຼືວ່າເຂົາຈະເຊື່ອມມັນໄປຫາ ອ່າ ສິ່ງທີ່ເປັນດ້ານລົບ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນດ້ານບວກ ກະຄືຕົວຢ່າງ ອາດຈະໃຫ້ຟັງຄຳວ່ າ ອ່າ ອ່າ F A I ເນາະ ຄັນສົມມຸດວ່າ F A I ແລະ ໃຫ້ຕື່ມໂຕທາງທ້າຍມັນຫັ້ນນະ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຄົນທີ່ໃຊ້ ອ່າ ຄົນທີ່ຄິດວ່າມັນຈະໄປດ້ານລົບ ເຂົາຈະຕື່ມໂຕ L ໃສ່ ກາຍເປັນຄຳວ່າ fail ກະຄືສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າເຮົ າຕົກ ແມ່ນແຕ່ວ່າ ແຕ່ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຄົນທີ່ ອ່າ ຄິດໄປເຖິງດ້ານບວກ ຂຶ້ນມານ້ອຍໆໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຂົາຈະໃສ່ຄຳວ່າ fair ກໍຄືເຂົາຈະຕື່ມໂຕອາລົງທ້າຍ ໂຕຄິດອອກບໍ່ ຄືມັນແບບຄຳ ລາວໃຫ້ ລາວໃຫ້ຄຳສັບໃນລັກສະນ ະໃຫ້ແຕ່ສາມໂຕທຳອິດ ແລະ ໃຫ້ຕື່ມໂຕທາງທ້າຍໃສ່ຫັ້ນນະ ໂຕທຳອິດກໍສິແມ່ນ F A I ເນາະ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ອ່າ ແລ້ວເຈົ້າສິຕື່ມຫຍັງກໍເລື່ອງຂອງເຈົ້າຫັ້ນນະ ແບບມັນເປັນລິສລາຍການລົງມາ ແລະ ແລ້ວຜົນຂອ ງການທົດລອງຂອງລາວນະ ກໍອອກມາວ່າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບິກແດງຫັ້ນເນາະ ຈະ ຈະ ລິ້ງຄຳນັ້ນຫັ້ນນະ ໄປຫາດ້ານລົບຫຼາຍກວ່າ ອ່າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບິກດຳ ກໍຄືເຂົາຈະລິ້ງຄຳວ່າ fail ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າ fair ນະ ແລະ ມັນກໍສິມີຄຳອື່ນອີກ ເນາະ ຕົວຢ່າງວ່າ ເອີ ລາວເລີ່ມໃຫ້ຄຳວ່າ MIN ເຊິ່ງ ເຊິ່ງ ອ່າ ຄົນທີ່ເຂົາຕື່ມໄດ້ ເຂົາກໍສິຕື່ມຄຳວ່າ minus ຈັ່ງຊີ້ນະ ຫຼືວ່າ minds ຈັ່ງຊີ້ນະ ຄັນ minus ກໍສະແດງວ່າດ້ານລົບ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຄັນ ຄັນ minds ກໍສິສະແດງເຖິງເປັນຄຳອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຄວາມ ຄວາມໝາຍທີ່ສື່ອອກເປັນດ້ານລົບ ຈັ່ງຊີ້ ເຊິ່ງແບບລາວເຮັດມາຫຼາຍຄຳສັບເນາະ ມັນກະສິ ມັນກະສິອອກປະມານນີ້ ເຊິ່ງຜົນຂອງ ຜົນຂອງການທົດລອງຂອງລາວ ມັນກະອອກມາວ່າ ໂອ ໂອເຄ ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ ອ່າ ບິກແດງຫັ້ນນະ ຈະ ຈະ relate ຄຳສັບໄປທາງດ້ານລົບຫຼາຍກວ່າດ້ານບວກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວບາດນີ້ລາວກໍວ່າ ເອີ ແລ້ວມັນ ຄັນສົມມຸດວ່າມັນເປັນແຕ່ຄຳສັບແນວນັ້ນ ມັນ ມັນກະ ມັນສິເປັນແທ້ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ ລາວກະເລີ ຍຕ້ອງດຳເນີນການທົດລອງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະຄືການທົດລອງທີສອງຂອງລາວຫັ້ນນະ ແມ່ນເອົາ essay ມາໃຫ້ພວກນີ້ກວດ ເອົາ ເອົາມາ ເອົາ essay ມາໃຫ້ກຸ່ມ ກຸ່ມຄົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອ່າ ທົດລອງນີ້ກວດ ແຕ່ວ່າເທື່ອນີ້ແມ່ນໃຊ້ ກຸ່ມຄົນໃໝ່ ກະຄືໃຊ້ຈຳນວນຄົນຫັ້ນ ໜຶ່ງຮ້ອຍກັບອີກ ອ່າ ສາມຄົນ ເຊິ່ງເຂົາໃຫ້ກວດ essay ຂອງຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນພາສາອັງກິດໃໝ່ຫັ້ນນະ ມາໃຫ້ກວດ ເຊິ່ງວ່າເວລາເຂົາຂຽນຫັ້ນ ມັນກະສິມີແບບ ຜິດຫັ້ນແຫຼະເນາະ ໂຕ ໂຕຄຳຜິດຄຳຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ບັດນີ້ລາວ ລາວຈະແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມເນາະ ລາວຈະແບ່ງພວກຮ້ອຍກວ່າຄົນນີ້ນະ ຮ້ອຍສາມຄົນນີ້ນະ ລາວຈະແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມທຳອິດແມ່ນໃຊ້ບິກແດງກວດ ກຸ່ມທີສ ອງແມ່ນໃຊ້ບິກຟ້າກວດ ແລ້ວຜົນຂອງມັນອອກມານະ ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ບິກແດງຫັ້ນ ແມ່ນຈະໄປແບບວ່າເຫັນຄຳ ເຫັນ ເຫັນຄຳຜິດຫັ້ນນະ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ບິກຟ້າ

ບາງເທື່ອຜົນ ຜົນທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອ່າ ເຫັນຂໍ້ຜິດຫຼາຍ ເອີ ແບບຂໍ້ຜິດພາດຫຼາຍກວ່າຫັ້ນນະ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ ອັນນ່າ ບິກເນາະ ແຕ່ອາດຈະເປັນຍ້ອນສະມາທິຂອງເຮົາດີຂຶ້ນບໍ ເວລ າທີ່ໃສ່ ໃສ່ ໃສ່ບິກສີນັ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ລາວກະເລີຍຕ້ອງເຮັດການຜົນ ເອີ ຍັງເປັນຜົນການທົດລອງເທື່ອທີສາມ ບາດນີ້ຄືການທົດລອງເທື່ອທີສາມຂອງລາວຫັ້ນນະ ແມ່ນໃຫ້ກວດອີກແລ້ວ ໃຫ້ກວດເອສເຊອີກ ແຕ່ວ່າ ເປັນເອສເຊທີ່ຂຽນໂດຍເດັກນ້ອຍ ອ່າ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ອັນນ່າ ຊັ້ນເກຣດທີແປດເນາະ ຢູ່ໃນບ້ານເຂົາ ກະຊິປະມານ ມ.3 ຢູ່ບ້ານເຮົາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມາໃຫ້ກວດ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນເອສເຊໂຕນັ້ນຫັ້ນນະ ບໍ່ມີໂຕຜິດ ໂຕຄືດອກ ທີ່ແບບກຣາມມາ ຊິບໍ່ຜິດເລີຍ ແຕ່ວ່າມັນເປັນແບບການໃສ່ຄຳສັບຫັ້ນນະ ແບບການໃສ່ຄຳສັບຂອງເດັກນ້ອຍ ມັນຈະແບບຄຳສັບບໍ່ຫຼູຫຼາແມ່ນບໍ ແຕ່ວ່າຄຳສັບທີ່ແບບວ່າທົ່ວໄປເນາະ ມັນບໍ່ຄືຜູ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ໃສ່ຄຳສັບ ແບບງາມ ສວຍງາມ ພັນລະນາໄດ້ດີ ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າ ແລະ ບາດນີ້ມາໃຫ້ກວດ ກະຄື ກວດຫັ້ນມັນບໍ່ມີຄຳຜິດຢູ່ແລ້ວແມ່ນ ແຕ່ວ່າກວດກຣາມ ມັນບໍ່ຄືກວດກຣາມມາ ຄັນກຣາມມາເຮົາຍັງຮູ້ວ່າໂຕໃດຜິດໂຕໃດ ຖືກແມ່ນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ໂຕນີ້ແມ່ນກວດ ກວດແບບຄ້າຍໆວ່າ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແບບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ກວດຫັ້ນນະ ແບບເນັ້ນໆໃສ່ວ່າຜູ້ກວດຊິມັກຫຼືບໍ່ມັກເອສເຊໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ແລະ ຜົນຂອງການທົດ ຜົນຂອງມັນອອ ກມາຈັ່ງຊີ້ ອອກມາ ອ່າ ຜົນຂອງທີ່ ອ່າ ຜົນຂອງການທົດລອງອອກມາເນາະ ພວກທີ່ໃສ່ບິກແດງກວດຫັ້ນນະ ກະໃຫ້ຄະແນນຂອງ ຂອງນັກ ນັກຮຽນ ມ.3 ຜູ້ນີ້ຫັ້ນນະ ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ທີ່ໃສ່ບິກຟ້າກວດ ເຊິ່ງແບບວ່າລາວເ ຮັດຜົນການທົດລອງໂຕນີ້ອອກມານະ ລາວກະເລີຍ ມັນກະເລີຍເປັນການຊີ້ບອກໃຫ້ວ່າ ບິກທີ່ອາຈານໃສ່ກວດບົດຮຽນຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າບົດເສັງຫັ້ນນະ ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຂົາ ເຊິ່ງ ເຊິ່ງມັນກະໜ້າ ສົນໃຈ ອ້າຍກະບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນ ແບບເຮົາກະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວນີ້ຫັ້ນນະ ໜ້າສົນໃຈ ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ອ້າຍເອົາມານີ້ແມ່ນກະຄ້າຍໆກັບຕົວຂອງເຮົາ ເວົ້າໄດ໋ນີ້ ເພິ່ນວ່າແນວໃດ ມັນຈະມີສອງ ກຸ່ມເນາະ ຫຼັງຈາກການທົດລອງຂອງອ້າຍ ມັນຈະມີສອງກຸ່ມທີ່ຖົກຖຽງກັນເນາະ ວ່າຈະໃສ່ບິກຟ້າຫຼືບິກແດງກວດ ຈະໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເນາະ ອືມ ມັນກະມີຫຼາຍໂຮງຮຽນ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເປັນຂອງສະ ຫະລັດ ຫຼືວ່າຂອງ ອ່າ ອັງກິດເນາະ ທີ່ ທີ່ແບນ ທີ່ແບນບິກແດງ ຕອນນີ້ແບນສະເພາະຄູໄດ໋ ອືມ ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ຊິວ່າ ອືມ ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ກວດນີ້ນະ ອືມ ເຂົາວ່າແນວໃດ ເຂົາໃຫ້ເຫດ ເຂົາໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຕອນນີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນຊື່ວ່າ Richard Duke ເນາະ ອືມ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄໂລຣາໂດ ຂອງສະຫະລັດຄືກັນ ອືມ ເພິ່ນວ່າການໃຫ້ເກຣດບິກສີແດງນີ້ນະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຄູອາຈານຫັ້ນນະອ່ອນແອລົງ ອືມ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽ ນ upset upset ຫັ້ນນະ ອືມ ເພາະວ່າສີແດງ ຖ້ານັກຮຽນເຫັນຕະຫຼອດນະ ອືມ ຄັນມັນຖືກ ຄັນມັນເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ຖືກຫັ້ນກະໄຄແດ່ເນາະ ອືມໆ ແຕ່ວ່າຄັນເຂົາເຈີເປັນຄືຈັ່ງກາຜິດຫັ້ນນະ ອືມ ເຂົາຈະຈື່ຝັງໃຈຫັ້ນວ່າອາຈ ານຜູ້ນີ້ໃຫ້ຜິດ ມັນຈະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ເຂົ້າໄປໃນສະໝອງຫັ້ນນະວ່າ ເປັນປົມດ້ອຍ ເຮົາຜິດບ່ອນໃດລະ ເພິ່ນ ອືມ ເປັນປົມດ້ອຍລະ ເຫັນ ເຫັນ ເຫັນສີແດງຕະຫຼອດ ມັນຈະໝາຍເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຫັ້ນນະ ໝ າຍເຖິງສີເລືອດຫັ້ນນະ ອືມ ອືມ ອືມ ຈະເປັນ negative way ອືມ ເປັນໃນທາງລົບຫັ້ນນະ ອືມ ອືມ ຈະບໍ່ອັນນີ້ປານໃດ ອືມ ອືມ ແຕ່ວ່າມັນກະມີອີກກຸ່ມ ອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ມາອອກມາຕອບ ຕອບໂຕ້ເນາະ ກໍຄືທ່ານ Chris McGovern ນີ້ນະ ອືມ ເປັນ ລາວເ ປັນປະທານຂອງແຄມເປນ Campaign for Real Education ນີ້ ອືມ ລາວໃຫ້ ເຫດຜົນວ່າ ຄວາມຄິດຂອງພວກກຸ່ມທີ່ຫ້າມຄູກວດບິກແດງ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ໂງ່ຫຼາຍ ລາວວ່າ ອືມ ເພາະວ່າບິກແດງນີ້ນະ ມັນເປັນບິກທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົາຫັ້ ນນະ ເຫັນຈຸດເຂົາຜິດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ອືມ ງ່າຍໃນການອ່ານ ງ່າຍໃນການເຊັກຄືນ ອືມ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃສ່ບິກຟ້າ ແຖມການໃສ່ບິກຟ້າໄປນະ ອືມ ຖ້າເປັນລູກສິດທີ່ເຈົ້າຮັກເຈົ້າຫຍັງຫັ້ນນະ ເຈົ້າສາມາ ດແປງໃຫ້ເຂົາໄດ້ ອືມ ອືມ ກໍຄື ກະຄືຄວາມໝາຍຂອງລາວກໍຄືແບບວ່າ ການທີ່ເຮົາໃສ່ບິກແດງນີ້ ມັນຈະແບບຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນເນາະ ວ່າເຮົາ ນັກຮຽນເຮັດຜິດບ່ອນໃດ ແມ່ນຕິວ່າ ອື ແມ່ນ ທີ່ແບບ ເພາະວ່າ ມັນ ມັນເປັນສີທີ່ຕ່າງກັນກັບສີອື່ນ ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ມີສີແດງ ມັນກະຊິເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາແຍກຍາກ ໝາຍເຖິງນັກຮຽນຫັ້ນນະ ແຍກຍາກວ່າ ໂຕໃດແມ່ນອາຈານກວດ ໂຕໃດແມ່ນຂອງເຂົາເອງ ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ ປະມານນີ້ ແມ່ນ ແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ແລ້ວກະ ອ້າຍເຄີຍເຫັນອັນນັ້ນບໍ່ ອັນນິຕິກຳທີ່ເຂົາເຈົ້າທາບທາມໃນຈົດໝາຍເຫດບໍ່ ນິຕິກຳທາບທາມທີ່ມັນບໍ່ທັນ ທີ່ ທີ່ ທີ່ມັນບໍ່ທັນແລ້ວຫັ້ນນະ ອືມໆ ເປັນແນວໃດ ທີ່ເຂົາຮ່າງມາ ແລ້ວເຂົາປະກອບ ຄຳເຫັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄປປະກອບຄຳເຫັນ ອືມ ອ້າຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ ອາ ຢູ່ໃນເວັບກະຊວງຍຸຕິທຳເດ ເຂົາຈະມີສີສັນຕ່າງໆເນາະ ຄືສີດຳນີ້ເປັນຮ່າງທີ່ເຂົາເຮັດໄວ້ຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ອືມ ແລ້ວປະຊາຊົນ ລະໃ ຜຢາກໄປຕື່ມອີ່ຫຍັງໃສ່ຫັ້ນນະ ອືມ ຖ້າໃຫ້ຕື່ມ ຖ້າໃຫ້ຕື່ມຄວາມຄິດຈະໃສ່ ຢາກຕື່ມຕົວໃດ ຈະໃຫ້ໃສ່ສີຟ້າເນາະ ພິມໃສ່ແລ້ວກະໃສ່ສີຟ້າ ເຂົາຈະຮູ້ວ່າຕົວນີ້ແມ່ນຈະຕື່ມໃສ່ ຖ້າຈະຢາກຕັດອອກ ເຂົາຈະໃສ່ສີແດ ງ ອືມ ຢາກຕັດຕົວໃດອອກຫັ້ນນະ ໄປກວມເອົາແລ້ວກະໃສ່ສີແດງ ເອີ ມັນກະມີຄວາມໝາຍຂອງມັນຢູ່ໃດ໋ ອືມ ສະແດງວ່າແຕ່ລະສີນີ້ກະແບບມີ ມີຄວາມໝາຍຂອງມັນໃນການໃສ່ເນາະ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຈາກທີ່ອ້າຍຟັ ງມາທັງເບີດທັງມວນນີ້ນະ ສີແດງນີ້ ມັນກະຍັງ ກະຍັງໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຕັດອອກ ເປັນອັນນັ້ນ ລົບລ້າງ ຫຼືວ່າຊັ້ນກໍແມ່ນຄວາມຜິດຫຍັງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ຍັງເປັນແບບ relate ກັບເລື່ອງພວກນີ້ຫັ້ນນະ ຫຼາຍ ອາ ຍັງເປັນ ຊຶ່ງມັນກໍ ອ້າຍຄິດວ່າຄອນເຊັບຂອງສີແດງ ອາ ທີ່ວ່າອັນນີ້ມານີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນອ້າຍຄິດດອກ ກະມີນັກວິທະຍາສາດ ນັກຄົ້ນຄວ້າເນາະ ທີ່ ທີ່ອ້າຍເວົ້າເຖິງກັບຜູ້ເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ທີ່ ທີ່ຂອງອ້າຍເວົ້າເຖິງລາວ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະ ໂຕອັບຣາຮຳຫັ້ນນະ ລາວເວົ້າວ່າ ອັນ ການທີ່ເຮົາ ການທີ່ຄົນເຮົາ relate ຄວາມຜິດພາດ ຫຼືວ່າ ອາ ສິ່ງທີ່ເປັນດ້ານລົບໄປກັບສີແດງນະ ມັນ ມັນ ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກຄົນເຮົາສ້າງເອງໃດ໋ ສ້າງຂຶ້ນ ເຮົາ ເຮົ າສ້າງຂຶ້ນມາເອງ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າເນາະ ວ່າມັນເປັນແນວນີ້ ຄົນກໍເລີຍຖືມາ ຖືປະຕິບັດກັນມາເປັນແນວນີ້ ມັນກະເລີຍ ມັນກະເລີຍມີຜົນໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນແນວນີ້ ຄືໂຕເວົ້າຫັ້ນແຫຼະວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງຄູຂອງອາ ຈານເປັນແນວນີ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຖ້າສົມມຸດວ່າເນາະ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃສ່ບິກຟ້າໃນການກວດຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດຫັ້ນນະ ຈົນແບບວ່າບໍ່ໃສ່ບິກແດງແລ້ວ ໃສ່ບິກຟ້າໄປອີກ ມັນກະຊິສ້າງ ຄົ ນເຮົາກະສິສ້າງ ສ້າງ perception ຫັ້ນນະ ສ້າງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບບິກຟ້ານີ້ໄປອີກໃນດ້ານໜຶ່ງອີກ ອັນນີ້ນະ ແລ້ວມັນກະສິມີຜົນ ມັນ ເອີ ມັນກະສິມີຜົນແບບເກົ່າໄປອີກຫຼືບໍ່ ຫຼືບໍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາກະຕ້ອງໄປເບິ່ງຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເ ພາະວ່າ ເພາະວ່າເລື່ອງວ່າໃສ່ບິກແດງເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມຜິດພາດ ຫຼືສິ່ງທີ່ເປັນດ້ານລົບຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນ ແມ່ນເຮົາສ້າງຂຶ້ນເອງເບີດ ແລະກະແມ່ນຜົນທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນກັບເຮົານີ້ ກະຍ້ອນເຮົາ ມະນຸດເຮົາເ ປັນຄົນສ້າງຂຶ້ນມາເອງຊີ້ນະ ເພາະວ່າສີກະສິແມ່ນເຮົານີ້ແຫຼະເປັນຄົນກຳນົດເນາະ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຄົນອື່ນສິເປັນຄົນກຳນົດ ຫຼືວ່າສັດສາວາສິ່ງ ຄົນອື່ນສິກຳນົດໃຫ້ເຮົາຊີ້ນະ ອື ຂ້ອຍ ຂ້ອຍລະບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາ ະວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາສີແດງເປັນສີແຫ່ງການລົບ ທັງໆທີ່ສີແດງແມ່ນສີທີ່ໃນໂອເຣນເຈີແມ່ນຄົນຢາກເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ສີແດງ ມັນຈະມີຫ້າສີເດ້ ໝໍສີແດງຈະເປັນເດັກ ເດັກນ້ອຍທີ່ຢາກເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂຕຫຼັກແ ມ່ນບໍ່ ເອີ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢາກເປັນສີແດງນະ ຂ້ອຍຢາກເປັນສີ ຂ້ອຍຢາກເປັນສີເຫຼືອງກັບສີຟ້າ ຂ້ອຍຈັກເປັນຫຍັງ ພະເອກຫັ້ນເນາະ ຕິເອົາແຕ່ສີເຫຼືອງກັບສີຟ້າຢ່າງດຽວ ແລະບໍ່ເອົາເດີສີແດງ ແບບສີແດງມັນເດັ່ ນໂພດບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະແວ່ເລື່ອງຂອງ ອັນນັ້ນ ຊຸບເປີຮີໂຣຍີ່ປຸ່ນແລ້ວເນາະ ຄືຂະບວນການຫ້າສີນີ້ ກະສິເອົາແຟັກຂອງຍີ່ປຸ່ນມາເວົ້າສູ່ຟັງອີກຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ເອີ ຕື່ມ ແດງນີ້ເພິ່ນວ່າແນວໃດ ກ ະຄືເພິ່ນຫ້າມຂຽນບິກແດງນີ້ ແມ່ນຫ້າມຂຽນຊື່ເນາະ ເປັນບິກແດງ ອືມ ໃນ ໃນ ໃນ ຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ຍ້ອນວ່າ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ ຍ້ອນວ່າ ສີແດງຫັ້ນກະຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ຄືວ່າເຮົາ ເຮົາເວົ້າໃຫ້ມັນເປັນສີຂອງ ເລືອດເນາະ ສີຂອງສົງຄະລາມ ອື ຖ້າຂຽນຊື່ ເຂົາຈະຂຽນຊື່ຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຫັ້ນນະ ເຂົາຈະໄປຂຽນ ເຂົາຈະໄປເຮັດໂລງສົບໃຫ້ຕົວເອງ ເຂົາຈະໄປເຮັດຂຸມຝັງສົບໃຫ້ຕົວເອງຫັ້ນນະ ອື ລະຂຽນຊື່ໂຕເອງໃສ່ຫັ້ ນນະ ເປັນສີແດງໄດ້ ອືໆ ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ທັນຕາຍໄປເຮັດໄວ້ຖ້າຫັ້ນນະ ອື ແຕ່ວ່າຖ້າ ຖ້າຕາຍໄປແລ້ວ ເຂົາຈະມາປ່ຽນສີໃຫ້ເປັນສີດຳ ອື ມັນຈະເປັນສີແຫ່ງຄວາມຕາຍ ລະກະ ລະກະສີແດງນີ້ນະ ຈະເປັນສີແຫ່ງ ເວ ລາມີລິສຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດນະ ອື ພວກຕຳຫຼວດ ຖ້າບໍລິສັດໃດແບບມີອ່ຽວກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳ ຫຼືວ່າບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍດີ ຫຼືວ່າສຸຈະລິດ ອ່າ ສຸຈະລິດນະ ອື ທຸຈະລິດນະ ບໍ່ແມ່ນສຸຈະລິດ ທຸຈະລິດ ອື ເຂົາຈະໃສ່ ເຂົາຈ ະໃຫ້ພິມບັນຊີຫັ້ນເປັນບັນຊີສີແດງ ອື ວ່າບໍລິສັດນີ້ແມ່ນບໍ່ດີ ບໍ່ດີ ເອີ ອືມ ລະກະຂຶ້ນບັນຊີແດງແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນບັນຊີດຳ ອື ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນ ລະສີດຳມັນຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ທຸລະກິດທີ່ດີ ທີ່ປອດໄພ ອືມ ອືມ ອືມ ເຂົາກະມີຄວ າມເຊື່ອວ່າ ຖ້າຂຽນຊື່ໃຜເປັນສີແດງນີ້ ຜູ້ນັ້ນອາດຈະມີ ອາດຈະຕາຍໃນມໍ່ໆເນາະ ອືມ ອ້າຍ ອ້າຍເຫັນຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ຕົວ່າ ອັນ ຕອນເຮັດ research ເບິ່ງກະເຫັນຄືກັນ ໂຕທີ່ເຂົາເວົ້າເລື່ອງສີແດງຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຢູ່ ຢູ່ເກົາຫຼີກັບ ຢູ່ຈີນກະປະມານດຽວກັນ ມີຄວາມເຊື່ອໃນລັກສະນະດຽວກັນ ກະຄືເຂົາບໍ່ຂຽນ ອັນຫຍັງ ເຂົາບໍ່ຂຽນຊື່ຂອງຄົນຫັ້ນນະ ດ້ວຍ ດ້ວຍນ້ຳມຶກສີແດງ ເພາະວ່າມັນເປັນຄືການສາບແຊ່ງເຂົາໃຫ້ເຂົາຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອັ ນນັ້ນເປັນຄວາມ ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາຊື່ໆ ໂອເຄ ມີຊ່ຳນັ້ນບໍ່ຄຳຕອບເຮົາ ແມ່ນແລ້ວ ມີ ມີຊ່ຳນັ້ນແຫຼະອ້າຍກີ້ ຄຳຕອບເຮົາ ອື ໂອເຄເນາະ ກະຫວັງວ່າຄຳຕອບຂອງເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ ອ່າ ຜູ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ຫຼືວ່າ ຜູ້ຟັງເຮົາເຂົ້າໃຈກັບການນຳໃຊ້ສີແດງຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ຄັນເປັນແນວໃດກໍມາແລກປ່ຽນກັນວ່າ ອ່າ ໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ຫຼືວ່າມີມີ Fact ໂຕໃດທີ່ມັກເປັນພິເສດກະບອກເຮົານ ຳໄດ້ເດີ້ ແລ້ວກະຢ່າລືມ ເພາະວ່າອັນນ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ ມັນ ມີຄຳຖາມເຂົ້າມາໃໝ່ໆເນາະ ຄັນບໍ່ຊັ້ນລາຍການເຮົາມັນກະຊິດຳເນີນໄປບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນ ຄັນໃຜຟັງມາຮອດຈຸດນີ້ແລ້ວ ກະຢ່າລືມວ່າ ນອກຈາກທີ່ຈະມ າຟັງແລ້ວກະຄອມເມັນກ່ຽວກັບວິດີໂອຂອງເຮົາ ກໍຢ່າລືມຄອມເມັນເລື່ອງຄຳຖາມໃຫ້ເຮົາແດ່ ເພາະວ່າເຮົາຊິເອົາມາເປັນໄອເດຍໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລ້ວກະມາມາແຊປະສົບການ ຫຼືວ່າແຊບົດຄົ້ນຄວ້າ ອ່ າ ແຊຄຳຕອບວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ແລ້ວບັດນີ້ຜູ້ທີ່ຢາກຕິດຕາມເຮົາ ບັດຝາກລາຍການເຮົາແດ່ວ່າເຂົາຕິດຕາມເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນຊ່ອງທາງໃດແດ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດຕາມເຮົານີ້ແມ່ ນ

ບໍ່ເຫັນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍນີ້ຈະຢູ່ໃນອັນນີ້ແຫຼະ ຢູ່ໃນ Facebook ເປັນໂຕຫຼັກເນາະ ກັບ Spotify ກະມີບາງສ່ວນ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າຈະຟັງຢູ່ໃສກໍຖືວ່າໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາແຫຼະເນາະ ຖືວ່າເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາເບິດທຸກຄົນ ແ ມ່ນ ກຳລັງໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄືການຕັ້ງຄຳຖາມໂງ່ໆໃຫ້ພວກເຮົາແດ່ ໂຕນັ້ນແຫຼະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດເນາະ ອ່າ ສຳລັບມື້ນີ້ກະຊິເບິດພຽງຊ່ຳນັ້ນເນາະ ເຈີກັນໃໝ່ໃນ ອ່າ ອາທິດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້